پوء جن مهينن ۾ لڙائي حرام ڪئي وئي آهي، سي مهينا جڏهن پورا ٿين ته عرب جي مشرڪن کي جتي لهو تتي انهن کي ماريو ۽ انهن کي پڪڙيو ۽ انهن کي بند رکو ۽ سڀني گهٽن تي انهن لاء ويهو، پوء جيڪڏهن توبهه ڪن ۽ نماز پڙهن ۽ زڪوات ڏين ته سندن واٽ بند نه ڪريو. ڇو ته الله بخشڻهار مهربان آهي.